ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດຕັດ SBS Lao ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ
ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ຂ່າວໆໃນມື້ນີ້ນະ ມັນກະມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ວ່າຂ້ອງໃຈ ຫຼືວ່າສົນຈິດສົນໃຈວ່າຊັ້ນເທາະ ມັນເປັນແນວໃດ ທີ່ວ່າພາຍຸໂນອື່ນເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມນີ້ນອງຂຶ້ນ ສູງຂຶ້ນວ່າຊັ້ນເທາະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຄືຫວ່າງສັບດານີ້ເນາະ ກະຄືເລື່ອງຂອງພາຍຸຝົນ ພາຍຸໂນອື່ນ ຕອນນີ້ກະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມຢູ່ແຖວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໜອງຄາຍນີ້ກະສູງຂຶ້ນເນາະ ໂດຍ ລະດັບນ້ຳຂອ ງພາກລຸ່ມທີ່ໄຫຼຜ່ານຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ແລະກະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກະມີລະດັບສູງຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະກະລວດເລັວເນາະ ໂດຍຊ່ວງນີ້ລະດັບນ້ຳຂອງບໍລິເວ ນຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ແລະກະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະມີລະດັບສູງຢູ່ປະມານ 6 ເມັດກວ່າໆເນາະ ຕ່ຳກວ່າຕະຫຼິ່ງ ກະຫຼືວ່າຕ່ຳກວ່າຝັ່ງ ກະປະມານ 6 ເມັດກວ່າຄືກັນ ແລະກະຍັງມີແນວໂນ້ມວ່າຊິສູງຂຶ້ນອີກ ກະ ຍ້ອນວ່າລະດັບນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມທາງຕອນເໜືອຂອງໄທ ແຖວຊຽງລາຍ ຈັງຫວັດເລີຍ ຖ້າເປັນຂອງລາວກະບໍ່ແກ້ວ ໄຊຍະບູລີເນາະ ກະຍັງມີລະດັບສູງຢູ່ ກະຍ້ອນວ່າພາຍຸໂນອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກ ໜັກ ທັງໃນຕອນເໜືອຂອງໄທ ແລະກະຂອງລາວ ແລະກະນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳສາຂາທີ່ຝົນຕົກລົງນີ້ ກະໄຫຼລົງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມເນາະ ກະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳນີ້ກະສູງຂຶ້ນ ອາທິດຜ່ານມາເນາະ ພາຍຸໂນອື່ນກະເຮັດ ໃຫ້ປະເທດໄທນີ້ຫຼາຍຈັງຫວັດ ບໍ່ວ່າຊິເປັນທັງພາກເໜືອ ພາກອີສານ ພາກກາງ ພາກໃຕ້ນີ້ ກະເກືອບທົ່ວປະເທດເນາະ ໄດ້ລັບຄວາມເສຍຫາຍປະມານ 29 ຈັງຫວັດ ໄດ້ລັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະກະມີຄອບຄົວ ທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນກະຄື 2,141 ຄົວເຮືອນເນາະ ກະມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນຢູ່ຈັງຫວັດລະນອງ ແລະກະເຈັບ 2 ຄົນ ກະຢູ່ຈັງຫວັດເພັດຊະບູນເນາະ ແລະກະຜົນດີຂອງພາຍຸລູກນີ້ກະມີ ມີຜົນດີບາງສ່ວນຢູ່ ກ ະຄືເຮັດໃຫ້ນ້ຳນີ້ໄຫຼເຂົ້າໃນອ່າງເກັບນ້ຳ ຫຼືວ່າເຂື່ອນຂອງປະເທດໄທນີ້ ລວມໆກັນແລ້ວກະ 154 ລ້ານລູກບາດເມັດເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງອັນນ່າ ຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຈາກພາຍຸໂນອື່ນ ທີ່ວ່າເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳຂອງແ ຖວໆວຽງຈັນ ໜອງຄາຍ ແຖວໆນີ້ນີ້ນອງຂຶ້ນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນ ມັນຕົກແລ້ວ ແລະມັນໄຫຼມາແລ້ວ ແລະດຽວນີ້ນີ້ພາຍຸມັນກະຍັງຝົນຕົກຢູ່ໃນພາກເໜືອພຸ້ນ ກະແປວ່ານ້ຳຍັງຊິມາອີກ ກະແປວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຄົນຢ້າ ນກົວວ່ານ້ຳຊິລົ້ນຝັ່ງຫຼືບໍ່ເນາະ ໃນຊ່ວງປີນີ້ເນາະ ລະດັບນ້ຳຂອງນີ້ທີ່ນອງຂຶ້ນ ກະຍັງບໍ່ເຖິງລະດັບທີ່ຊິຖ້ວມໄດ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິຢູ່ແຄ່ເຄິ່ງໆຂອງລະດັບນ້ຳເນາະ ລະດັບສູງຂອງມັນ ແຕ່ວ່າຊ່ວງທີ່ຜ່ານມານີ້ສູງ ສຸດກະຢູ່ທີ່ ທີ່ຕອນປະມານ 8 ເມັດ ແຕ່ວ່ານ້ຳຂອງທີ່ຊິລົ້ນຝັ່ງລົ້ນຕະຫຼິ່ງໄດ້ນີ້ເນາະ ກະຄືຢູ່ປະມານ 12 ເມັດ 20 ເຊັນ ແຕ່ວ່າປີນີ້ນີ້ຮອດເດືອນກັນຍາແລ້ວ ກະຢູ່ທີ່ 6 ເມັດກວ່າໆນີ້ ກະຖືວ່າບໍ່ໜ້າຊິມີເລື່ອງຂອງນ້ຳຂອງ ລົ້ນຝັ່ງຂຶ້ນ ເພາະວ່າປາຍ ປາຍຝົນແລ້ວເນາະ ເດືອນກັນຍາ ເດືອນຕຸລານີ້ກໍສິໝົດຝົນແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນວ່າຈີນບໍ່ປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນມານີ້ ກໍຄືສິບໍ່ຖ້ວມຢ່າງແນ່ນອນລະເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວເລື່ອງທີ່ວ່າມັນຝົນຕົ ກເມື່ອກີ້ນີ້ ຈາກພາຍຸໂນອຶນນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນກໍມີຜົນໄດ້ຜົນດີນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ອ່າງນ້ຳ ຫຼືວ່ານ້ຳທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ບ່ອນເກັບນ້ຳໃນປະເທດໄທນີ້ ມີນ້ຳຫຼາຍຂຶ້ນນີ້ນະ ນ້ຳໃນອ່າງຕ່າງໆ ໃນທຸກຈັງຫວັດນີ້ມີ ຫຼາຍຂຶ້ນຊະບໍ ຫຼືວ່າບາງເຂດຊື່ໆ ໃນຈັງຫວັດຕ່າງໆເນາະ 29 ຈັງຫວັດທີ່ ທີ່ ທີ່ເວົ້າມານີ້ເນາະ ກະຄືສ່ວນໃຫຍ່ນ້ຳໃນເຂື່ອນຂອງປະເທດໄທນີ້ ກະຢູ່ບໍ່ເຖິງ 50 ເປີເຊັນຂອງ ຂອງຄວາມຈຸເນາະ ອື ແຕ່ວ່າໃນຊ່ວງທີ່ ຜ່ານມານີ້ ໂນອຶນກະເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກໄຫຼລົງທົ່ວ ທົ່ວທຸກ

ຝົນຕົກໜັກຢູ່ປະມານມື້ໜຶ່ງສອງມື້ ແຕ່ວ່າຕົກໆ ຢຸດໆເນາະ ກະບໍ່ຄືແຖວຈັງຫວັດມຸກດາຫານ ແຖວຂອນແກ່ນ ລ້ອຍເອັດ ກາລະສິນນັ້ນ ສິຕົກແຮງຕົກໜັກ ແລະກະທັ່ງພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ ກະສິໄປໜັກໃນສ່ວນ ພຸ້ນເນາະ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ຟ້າຝົນມັນກະ ຍົກຕົວຢ່າງລັດວິກຕໍເຣຍນີ້ ກໍແປວ່າຕົກໝົດທິດລະ ແຕ່ວ່າຕົກຫຼາຍຕົກໜ້ອຍປານໃດຫັ້ນມັນເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ບາງເທື່ອກໍຕົກພໍມຳແມະ ຫຼືວ່າຕົກກາງຄືນແລ້ ວກໍ ມື້ເວັນກໍໄຄແດ່ຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າຖືໄດ້ວ່າມີຟ້າມີຝົນແບບທີ່ວ່າຕົກຕະຫຼອດສັບປະດາວ່າຊັ້ນເທາະ ຍົກເວັ້ນມື້ໜຶ່ງ ຄືມື້ວັນສຸກບໍ ວັນພຸດນີ້ ຂະເຈົ້າກະຕວງໄວ້ ອັນນີ້ກະບໍ່ຈື່ປານໃດ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າສົນຈິດສົນ ໃຈນີ້ນະ ທີ່ວ່າໃນທຸກໆປີມັນ ມັນມີດອກ ຄືວ່າຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມນີ້ ເຊີນຄົນທັງຫຼາຍນີ້ເຂົ້າຮ່ວມບຸນໄຫຼເຮືອໄຟປີ 2020 ນີ້ເດ ທີ່ວ່າມີຂຶ້ນແລ້ວໃນວານນີ້ ຮອດວັນທີ 4 ຕຸລານີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ

ມື້ແທ້ໆ ມື້ຕົວເກ່ງຫັ້ນແມ່ນມື້ໃດເນາະ ມື້ຕົວເກ່ງກໍຄືວັນທີ 2 ຕຸລາເນາະ ຊຶ່ງເປັນວັນອອກພັນສາຂອງ ຂອງປະເທດໄທເນາະ ແລ້ວຕາມ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຫັນບຸນໄຫຼເຮືອໄຟຂອງນະຄອນພະນົມນີ້ ວ່າທີ່ວ່ າຄັ້ງແລກໆຫັ້ນ ຕັ້ງ ຕັ້ງໄປເບິ່ງແທ້ໆ ແລ້ວໄປ ໄປນອນຢູ່ໂຮງແຮມຢູ່ແຄມຂອງເລີຍເບິ່ງຫັ້ນນະ ແລ້ວເທື່ອທີ 2 ຫັ້ນແມ່ນບັງເອີນກາຍໄປຊື່ໆ ແລ້ວເລີຍໄປແວະເບິ່ງຈັ່ງຊີ້ ອັນເຮືອໄຟຫັ້ນນະ ມັນ ມັນແມ່ນທຶນຂອງ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ລົງທຶນໃຫ້ສ້າງຂຶ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າແມ່ນຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ອາສາສະໝັກໄທບ້ານໄທເມືອງເຮັດອອກມາຊື່ໆ ອັນນີ້ກະມີຢູ່ ຢູ່ 2 ສ່ວນເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເປັນເລື່ອງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ທ້ອງຖິ່ນກະຄື ເທດສະບານ ເທດສະບານ ຊຶ່ງພາຍໃນເທດສະບານກະຊິມີຊາວຄຸ້ມ ຄຸ້ມຕ່າງໆ ກະຊິຈັດເຮືອໄຟລົງ ລົງມາ

ລຽນເປັນແຖວຢູ່ ມັນບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງຈັກໜ້ອຍນີ້ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຮັດໃຫ້ງາມຕາແດ່ສຳລັບມື້ເວັນ ນອກຈາກທີ່ວ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນວ່າ ໂຈໂຈງແຕ່ໃສ່ແຕ່ກາງຄືນຊັ້ນນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ ເນາະ ມັນກະ ກະເປັນວິທີການ ເປັນເຕັກນິກເນາະ ແຕ່ວ່າຄັນຖ້າເຮັດໃຫ້ມັນ ມັນດູສວຍງາມທາງກາງເວັນເນ່ຍ ຄືພໍເປີດໄຟແລ້ວ ມັນກະບໍ່ເຫັນ ມັນກະບໍ່ເຫັນແສງເຫັນຫຍັງຫຼາຍປານໃດເນາະ ສ່ວນສ່ວນໃ ຫຍ່ກະຊິເນັ້ນໆໃສ່ກາງຄືນ ເພາະແສງມັນຊິກະຈາຍ ການລົງທຶນເລື່ອງຂອງການປະດັບປະດາມັນກະ ກະໜ້ອຍລົງ ແຕ່ກ່ອນສະໄໝແຕ່ກີ້ນີ້ຂະເຈົ້າກະໃຊ້ພວກຕະກຽງເນາະ ຕະກຽງ ຕະກຽງ ເອົາພວກຂວດ ຂວດ ຂວດກະທິງແດງໃສ່ນ້ຳມັນໂຊລາ ໃສ່ໄສ້ ແລ້ວກະຈຸດ ບໍ່ແມ່ນໄຟປະດັບປະດາແບບວິທະຍາສາດຊູ່ມື້ນີ້ເນາະ ອື ໃນສະໄໝເດັກນ້ອຍຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີຍເຫັນຢູ່ທີ່ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍກະໃຊ້ກອງໄຕ້ຫຼືວ່າກະບອງ ຄັນບໍ່ຊັ້ນກະທຽນໄຂນີ້ແຫຼະ ແລ້ວກະໄຫຼມາກະເປັນພິທີງາມຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນກະບໍ່ຄຶກຄື້ນດັ່ງຂອງຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມນີ້ ທີ່ວ່າໃນໂລກນີ້ມີແຕ່ບ່ອນດຽວນີ້ລະເຮັດໃຫຍ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ທັງທີ່ວ່ານະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນຊິເຮັດໃຫຍ່ຫຼາຍປານໃດສຳລັບປີນີ້ກໍບໍ່ຊາບນຳ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າບຸນໄຫຼເຮືອໄຟນີ້ມັນຄຶກຄື້ນສຳລັບນະຄອນພະນົມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໃນຈັງຫວັດອື່ນໆເລາະຕາມແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ມັນ ມັນ ມັນກະມີບຸນໃຫຍ່ແບ ບນີ້ຫຼືບໍ່ ຖ້າສົມມຸດວ່າ ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງການ ການໄຫຼເຮືອໄຟເນາະ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍກະຖືວ່າເປັນນ້ອງໆຂອງນະຄອນພະນົມ ປີນີ້ກໍຄືກັນເນາະ ໃນອອກພັນສາປີນີ້ຂອງໜອງຄາຍກໍມີເຮືອໄຟໃຫ້ ໄດ້ເບິ່ງ ໃຫ້ໄດ້ເບິ່ງນຳ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຊິເປັນ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ກະຄືເທດສະບານເມືອງໜອງຄາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກະອຳເພີເມືອງໜອງຄາຍ ກະໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜູນຊາວຄຸ້ມຕ່າງໆນີ້ປ ະມານຢູ່ 7-8 ຄຸ້ມ ໃນການເຮັດເຮືອໄຟໄຫຼໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄດ້ ໄດ້ເບິ່ງກັນ ແຕ່ວ່າບໍ່ເປັນການແຂ່ງຂັນ ນອກຈາກອຳເພີເມືອງຂອງ ຂອງຈັງຫວັດໜອງຄາຍແລ້ວ ກະຍັງມີອຳເພີຕາມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລວມນີ້ ກະຄືຢູ່ແຖວອຳເພີໂພນວິໄສ ລັດຕະນະວາປີ ກະຊິມີເຮືອໄຟໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເບິ່ງຄືກັນເນາະ ແຕ່ວ່າຈັງຫວັດອຸບົນນີ້ມັນເປັນຈັງຫວັດໃຫຍ່ ແລ້ວກະໃນປະຫວັດສາດນີ້ມັນກະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແທ້ໆ ຕົ້ນຕໍໃນ ດ້ານວັດທະນະທຳລາວນີ້ນະ ແລ້ວບຸນໄຫຼເຮືອໄຟໃນຈັງຫວັດອຸບົນລາດຊະທານີນີ້ມີເຮັດຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ ໃນຈັງຫວັດນະຄອອຸບົນນີ້ເນາະ ກະຄືສ່ວນໃຫຍ່ເນັ້ນໆປະເພນີໃຫຍ່ອີ່ຫຼີນີ້ກະຄືຊ່ວງເຂົ້າພັນສາ ກະຄື ແຫ່ທຽນພັນສາຈັ່ງຊີ້ກະຊິເປັນ ເປັນບຸນໃຫຍ່ ແຕ່ວ່າໃນອອກພັນສານີ້ກະຄືເປັນກິດຈະກຳປະເພນີທຳມະດາ ກໍບໍ່ໄດ້ ໄດ້ໃຫຍ່ອີ່ຫຍັງ ກະເປັນ ເປັນກິດຈະກຳໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄດ້ ໄດ້ທ່ຽວກັນ ໄດ້ເຂົ້າບຸນເຂົ້ າວັດເຮັດບຸນກັນຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ມີກິດຈະກຳໃຫຍ່ເນາະ ແຕ່ວ່າເຮືອໄຟນີ້ບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ໂຕປານໃດເນາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກະ ກະແປວ່າຄັນຜູ້ໃດໄດ້ໄປເບິ່ງບຸນໄຫຼເຮືອໄຟໃນຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມນີ້ກະເປັນ ວິຕາມິນ ສຳລັບຫູຕາວ່າຊັ້ນເຖາະ ຫຼືວ່າເປັນການປະສົບການສຳລັບຊີວິດກະວ່າໄດ້ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງນີ້ນະທີ່ວ່າມັນເປັນເລື່ອງເກົ່າແກ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ໃນຂົງເຂດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳໃນພາກເໜືອໄທ ລາວ ພະມ້າຈັ່ງຊີ້ນ ະ ອ່າ ແນວໂນ້ມທີ່ວ່າມັກຈະມີຢາເສບຕິດຢູ່ເລື້ອຍໆນີ້ ແຫ່ງໜຶ່ງນັ້ນກະແມ່ນຈັງຫວັດຊຽງຮາຍນີ້ລະ ລະໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນີ້ແມ່ນວ່າທາງການໄທຈັບໄດ້ 7 ລ້ານເມັດ ເປັນການຈັບໄດ້ອັນໃຫຍ່ໂຕນີ້ມັນເປັນແນວໃ ດ ອັນນີ້ເນາະ ທາງຕຳຫຼວດຊຽງຮາຍເນາະ ກວດຍຶດຢາບ້າລັອດໃຫຍ່ ລວມໆກໍເກືອບ 7 ລ້ານເມັດ ແລ້ວກະເຄຕາມິນອີກປະມານ 100 ກິໂລເນາະ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຮ່ວມກັບໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະໄດ້ຂະຫຍ າຍຜົນ